ທ່ານ ຫານຊະນະ ສິງສົງຄາມ ເຕີບໃຫຍ່ຢູ່ໃນເມືອງເພລນຟີລເໜືອ ຂອງລັດນິວເຈີຊີ ກັບຄອບຄົວຂອງທ່ານ ຊຶ່ງພໍ່ຂອງທ່ານເປັນປະທານສະມາຄົມລາວຢູ່ໃນເມືອງນີ້ ທ່ານເລົ່າສູ່ຟັງວ່າ ໃນແຕ່ລະປີ ພໍ່ຂອງທ່າ ນ ພ້ອມດ້ວຍຊາວລາວຢູ່ໃນເມືອງນີ້ ໄດ້ຈັດງານລ້ຽງສັງສັນ ສົ່ງທ້າຍປີເກົ່າ ຕ້ອນຮັບປີໃໝ່ ໂດຍຈະມີຄົນລາວທີ່ຢູ່ລັດໃກ້ຄຽງ ກໍມາຮ່ວມໃນງານເປັນປະຈຳ ແລ້ວເມື່ອທ່ານໄດ້ຍົກຍ້າຍໄປຢູ່ລັດນິວຢອກ ໃນນະ ຄອນນິວຢອກ ເພາະວຽກງານທາງດ້ານອະສັງຫາລິມະຊັບ ມາໄດ້ 5 ປີກວ່າແລ້ວ ທ່ານກ່າວວ່າ ຄົນລາວບໍ່ຄ່ອຍມີຫຼາຍ ເຊິ່ງພໍ້ກັນໂດຍບັງເອີນ ທີ່ບໍ່ຮູ້ຈັກວ່າເປັນຄົນລາວໃນເບື້ອງຕົ້ນ ເຊິ່ງທ່ານເລົ່າສູ່ຟັງເປັນ ພາສາອັງກິດວ່າ ເຫັນເປັນຄົນເອເຊຍ ກໍບໍ່ຮູ້ຈັກວ່າແມ່ນຄົນລາວ ລົມກັນໄປມາ ເລີຍຖາມວ່າ ເຈົ້າມາແຕ່ປະເທດໃດ ເຂົາກໍບອກວ່າມາຈາກລາວ ໂອ້ ແທ້ວາ ຂ້ອຍກໍຄົນລາວ ເລີຍເວົ້າລາວນຳກັນ ທ່ານມີໝູ່ຄົນ ລາວປະມານ 5 ຄົນເທົ່ານັ້ນ ແລະ ບໍ່ມີຜູ້ໃດໄປສະຫຼອງປີໃໝ່ຢູ່ Times Square ເລີຍ ເຊິ່ງທ່ານໄດ້ກ່າວໃຫ້ເຫດຜົນດັ່ງນີ້ ອໍ ບໍ່ ເຮົາບໍ່ເຄີຍໄປ ມີຄົນຫຼາຍໂພດ ເຮົາຢູ່ເຮືອນຊື່ໆ ບໍ່ເຮັດອີ່ຫຍັງ ບໍ່ເຮັດອີ່ຫຍັງຫຼາຍ ມີລົດຫຼາຍ ຄົນຫຼາ ຍ ຄົນມີແຕ່ເວົ້າແຮງ ເຮົາ ເຮົາບໍ່ມັກ ຢູ່ເຮືອນມັນດີກວ່າ ມີປັນຫາຫຼາຍ ອໍ ລົດໄຟມັນໃຊ້ບໍ່ໄດ້ ຕຳຫຼວດເຂົາເວົ້າ ຕ້ອງເອົາ Uber ຂີ່ລົດ ບໍ່ ເຂົາບໍ່ໄດ້ມີລົດໄຟ for safety reason ໂດຍສ່ວນຫຼາຍ ອຳນາດການປົກຄອງນະຄອນນິວຢອກ ຈະເປີດລົດໄຟໃຕ້ດິນໃນຊ່ວງເວລາກ່ອນງານຈະເລີ່ມຕົ້ນຂຶ້ນ ເພື່ອໃຫ້ຄົນເຂົ້າມາໃນເຂດ Times Square ຈົນຮອດໂມງການເລີ່ມຕົ້ນຂອງງານ ໃນມື້ກ່ອນວັນປີໃໝ່ ແລ້ວຫຼັງຈາກນັ້ນກໍຈະປິດການບໍລິການ ຈົນກວ່າງານ ສະຫຼອງຈະສິ້ນສຸດລົງ ທາງຫຼາຍສາຍຢູ່ອ້ອມຮອບບໍລິເວນ Times Square ກໍຈະຖືກປິດໄວ້ບໍ່ໃຫ້ລົດສັນຈອນ ແລະ ເປີດພຽງແຕ່ທາງເຂົ້າໄປໃນງານ 3 ແຫ່ງເທົ່ານັ້ນ ຫຼັງຈາກພວກຄົນທີ່ມາຮ່ວມໃນງານເຂົ້າໄປໃນສະຖາ ນທີ່ຈັດງານຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ຖ້າຫາກພວກເຂົາຢາກອອກໄປ ເຂົາເຈົ້າຈະບໍ່ສາມາດກັບຄືນເຂົ້າໄປໄດ້ອີກ ພວກຄົນທີ່ເຂົ້າມາຮ່ວມມີຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ ແລະ ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນມາຈາກລັດອື່ນໆ ແລະ ປະເທດຕ່າ ງໆ ພວກຄົນໃນທ້ອງຖິ່ນສ່ວນຫຼາຍຈະບໍ່ຢາກໄປຮ່ວມ ຍ້ອນເຫດຜົນທີ່ທ່ານ ຫານຊະນະ ໄດ້ກ່າວໄປນັ້ນ ທ່ານ ແມັກ ພົນສີນາ ນັກທຸລະກິດຜູ້ທີ່ໄດ້ຍົກຍ້າຍມາຢູ່ນະຄອນນິວຢອກ ຕັ້ງແຕ່ອາຍຸ 21 ປີ ຈາກລັດໂຣດໄອແລ ນ ຈົນເຖິງປັດຈຸບັນນີ້ ກໍແມ່ນຄົນລາວອີກຜູ້ໜຶ່ງທີ່ກ່າວວ່າ ບໍ່ເຄີຍໄປຮ່ວມງານສະຫຼອງປີໃໝ່ຢູ່ Times Square ຈັກເທື່ອ ແລ້ວກໍບໍ່ຢາກໄປເລີຍ ຊຶ່ງທ່ານໃຫ້ເຫດຜົນດັ່ງນີ້ ແຕ່ກີ້ຢາກໄປຢູ່ ຢາກໄປ Times Square ຫັ້ນນະ but ມີແຕ່ໄດ້ຍິນວ່າ ມັນ ຖ້າດົນໂພດ ກິນເຫຼົ້າກໍບໍ່ໄດ້ລະ ລະກະແບບບໍ່ມ່ວນຫັ້ນນະ ມີແຕ່ພວກ tourist ໄປ ທ່ານຍັງກ່າວອີກວ່າ ທ່ານໄດ້ຍິນຈາກເພື່ອນຜູ້ທີ່ໄດ້ໄປມາແລ້ວ ເລົ່າເຖິງເລື່ອງທີ່ບໍ່ດີຕ່າງໆໃຫ້ຟັງ ຊຶ່ງທ່ານກ່າວວ່າ ອາ ໝູ່ຂ້ານ້ອຍບອ ກຂ້ານ້ອຍວ່າ ອຳ ເຂົາເຈົ້າໄປເທື່ອໜຶ່ງຫັ້ນນະ ແລ້ວເຂົາເຈົ້າວ່າຕ້ອງໄປຮອດຫັ້ນສີ່ຫ້າໂມງນີ້ລະ ລະຄັນເຂົ້າໄປ crowd ຫັ້ນນະ ລະອອກມາບໍ່ໄດ້ like ຄັນອອກມາລະ ລະ ອຳ ເຂົ້າໄປໃນຄືນບໍ່ໄດ້ That's why ມັນ ມັນຍາກຫັ້ນນະ ບ່ອນຍ່ຽວກໍບໍ່ມີ ລະເຂົາເຈົ້າບໍ່ໃຫ້ເອົາຖົງເຂົ້າໄປຫັ້ນນະ ລະຄັນເຂົ້າໄປໃນ ອຳ Times Square ລະຈະຕ້ອງຢືນຢູ່ຫັ້ນເກືອບຮອດສອງໂມງ like ແບບເກືອບເຈັດແປດຊົ່ວໂມງພຸ້ນຢືນຢູ່ຫັ້ນ ຫ້ອງນ້ຳກໍບໍ່ມີ ລະຂ້ານ້ອຍຮູ້ຍິນວ່າ ອຳ ຄົນບາງເທື່ອເຂົາເຈົ້າ ອຳ ໃສ່ diaper ໄປ ອີງຕາມລາຍງານຂ່າວແລ້ວ ຢູ່ໃນ Times Square ຈະບໍ່ມີຫ້ອງນ້ຳເຄື່ອນທີ່ໄວ້ໃຫ້ບໍລິການເລີຍ ເຖິງຢ່າງນັ້ນກໍຕາມ ມີຫຼາຍແສນເກືອບເຖິງລ້ານຄົນ ກໍຍັງມາຮ່ວມໃນງານສະເຫຼີມ ສະຫຼອງປີໃໝ່ສາກົນຢູ່ທີ່ Times Square ຂອງເຂດແມນຮັດຕັນ ນະຄອນນິວຢອກ ຢ່າງເບີກບານມ່ວນຊື່ນໃນແຕ່ລະປີ ໄຊຈະເລີນສຸກ ວີໂອເອ